ئۇ زېمىنغا چۈشۈرۈلگەندىن تارتىپ قانچىلىغان جاھالەتتىكى ئۇممەتلەرنى مىللەت قەبىلىلەرنى جاھالەت پاتقىقىدىن تارتىپ چىقاردى ھازىرقى بىز ياشاۋاتقان ئەسىرلەردىمۇ باتىل قانۇنلارنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراپ ئەڭ ئاجىز ھالەتكە چۈشۈپ قېلىۋاتقان نۇرغۇن مىللەتلەرمۇ ئىسلام بىلەن ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىۋاتىدۇ ئىسلام بىلەن جەمئىيەت ئەخلاقىنى كونترول قىلىۋاتىدۇ ئىسلام بىلەن ئازغان ئىنسانلار قۇتقۇزۇۋېلىنىۋاتىدۇ ئىسلام مەڭگۈلۈك ئۈمىدسىزلىككە چۆكۈپ كېتىۋاتقان ئىنسانلار روھىيىتىنى ئۆزىنىڭ مۆجىزە پاكىتلىرى بىلەن ئەڭ گۈزەل مەنىۋى ئوزۇقلىرى بىلەن مەڭگۈلۈك بەختلىك ماكان ۋە ھاياتقا باشلاپ كىرىش بىلەن ئۈمىدلەندۈرۈۋاتىدۇ ھەمدە چاڭقاق دىللارنى قانائەتلەندۈرۈۋاتىدۇ ئىسلام بىلەن ياۋۇز تاجاۋۇزچىلارغا قارشى جىھاد ئېلىپ بېرىلىدۇ ئىسلام ئائىلە تۈزۈمى بىلەن بەختلىك ئائىلە بەرپا قىلىنىدۇ

ئەرنىڭ ئائىلىسى ئۈستىدىكى يەنى ئايالى ئالدىدىكى ۋە پەرزەنتلىرى ئالدىدىكى مەجبۇرىيەتلىرى ئايالنىڭ يولدىشى ۋە پەرزەنتلىرى ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتلىرى قانداق بولىدۇ مۇشۇلار توغرىسىدا ئىسلام دىنىمىز بىزلەرگە كۆرسىتىپ بەرگەن شەرىئەت ئەخلاق پرىنسىپلىرى ئۈستىدە توختىلىمىز

خۇددى كىيىمگە بولغان ئېھتىياجغا ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى كىيىم بەدەندىكى ئەۋرەت ۋە ئەيىبلەرنى يېپىش بەدەننى ئاسراش ۋە بەدەننى زىننەتلەش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغىنىدەك ھەر بىر ئەر ئايال ئۆز جۆرىسىنىڭ شان شەرىپىنى ئۆز ھەمراھىنىڭكى بىر بىرىگە نىسبەتەن ناھايىتى مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىۋاتىدۇ

ئۈممىتىمىزنىڭ كېلەچىكى بولغان پەرزەنتلىرىمىزنى تەربىيەلەشتە ئاساسلىق جاپا چەككۈچى بولغان بۇ ئانىلارغا دىنىي بىلىملەرنى ئۆگىتىشى ئۇلارغا ئىلىم ئېلىش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بېرىشى ھەر ۋاقىت ئىبادەتلىرىنى تولۇق ۋاقتىدا ئادا قىلىۋېلىشىغا دەۋەت قىلىپ تۇرۇشى ئايالىنىڭ تەمىناتىنى كېمەيتمەي ئىسراپ قىلماي

بىللە ياتماسلىق بىلەن جازالاڭلار ۋە ئۇلارنى قاتتىق ئۇرماڭلار ئەگەر ئۇلار سىلەرگە ئىتائەت قىلسا ئۇلارغا قارشى يول ئىزدىمەڭلار ئاگاھ بولۇڭلار سىلەرنىڭ ئاياللىرىڭلارنىڭ ئۈستىدە ھەققىڭلار بولغىنىدەك ئاياللىرىڭلارنىڭمۇ سىلەرنىڭ ئۈستىدە ھەقلىرى بار سىلەرنىڭ ئۇلارنىڭ ئۈستىدىكى ھەققىڭلار سىلەر يامان كۆرىدىغان كىشىلەرنى تۆشەكلىرىڭلارغا يولاتماسلىق

ikkinchisi ئەرلەرنىڭ ئاياللار ئالدىدا مەسئۇلىيەتلىرى بولغاندەك ئاياللارنىڭمۇ ئەرلەر ئالدىدا ئۆتەشكە تېگىشلىك مەسئۇلىيىتى بولىدۇ ئەرلەر ئائىلىسىنى قوغداش ۋە ئۇنى ئىقتىسادىي كىرىم بىلەن تەمىنلەش جەمئىيەتكە خىزمەت قىلىش ئىسلام جىھادلىرىنى قىلىشتەك ھاياتلىقنىڭكى چوڭ ۋە جاپالىق خىزمەتلىرىگە تەكلىپ قىلىنغانلىقتىن turmushda ularga keladigan besim nihoyat ig'ir bo'ladi shunga erlarmi ayollarninki o'zlariga ko'yinishiga va qo'llashiga nihoyat muhtoj

كۆپىنچە ئاياللار بۇ جەھەتتە ئېتىبار بەرمەسلىكى ئېرى ئالدىدا قىلىشقا تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىنى ھېس قىلماسلىقى ۋە ئۇنى قىلىشقا كۆڭۈل بۆلمەسلىك تۈپەيلى ئەر ئاياللار ئوتتۇرىسىدىكى مېھرى مۇھەببەتكە تەسىر يېتىپ نۇرغۇن ئائىلىلىرىمىزنىڭ بۇزۇلۇپ كېتىشىگە ئاساسلىق سەۋەبچى بولۇۋاتىدۇ يىغىپ ئېيتقان ۋاقتىدا ياخشى ئايال كىشى داۋاملىق ئېرىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا تىرىشىدۇ

ئەگەر ئاتا ئانا كېڭىشىپ بالىنى ئىككى يىل قوشماستىن ئايرىپ ئۆتمەكچى بولسا ئۇلارغا ھېچ بىر گۇناھ بولمايدۇ ئەگەر بالىلىرىڭلارنى ئىنىك ئانىلارغا ئېمىتمەكچى بولساڭلار قائىدە بويىچە ئۇلارنىڭ ھەققىنى بەرسەڭلارلا سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ allohdan yana allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar bilinglarki olloh sizlarning qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir deydi

دادىلارمۇ بولۇپمۇ ئاياللىرىنىڭ ئېمىتىش مەزگىللىرىدە ئۇلارنى كىيىم كېچەك ۋە يېمەك ئىچمەك بىلەن ياخشى تەمىنلەپ تۇرۇشقا مەسئۇل بولمىسا ۋە ئاياللارنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئانا سۈتى بىلەن ئەمەس كالا سۈتى بىلەن بېقىشقا رازى بولۇپ بۇنى توسمىسا ئۇمۇ ئاللاھ ئالدىدا بۇ توغرىسىدا جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ

پەرزەنتلەرگە ئائىلىدىكى مۇنداق كۇپرانە تەربىيەنىڭ بولۇشى ئۇلارغا پۇل مال دۇنيا ئىدىيىسىنىڭ سىڭدۈرۈلۈشى مەكتەپلەردە بولسا ئاتېئىزمنىڭ زەھەرلىرى بىلەن تەربىيەلىنىشى ۋە خۇداسىزلىق دەرسلىكلىرىنىڭ ئۆتۈلۈشى بىلەن ئۇلارنىڭ كېيىنكى ھاياتى دىنسىزلىقنىڭ قاراڭغۇ ھاڭىغا قاراپ چۈشۈپ كېتىۋاتىدۇ

يۇقىرىدا ئېيتىلغان بالىلىرىمىزغا سۇ ئۈزۈش ئات مىنىش ئوقيا ئېتىش قاتارلىق ھەربىي ھەرىكەتلەرنى ئۇلارنى رىيا قىلىش ياكى باشقىلارغا يوغانچىلىق قىلىپ ئۇلارنى بوزەك قىلىش ۋە كۇفۇرلارغا ئەسكەر بولۇپ ئادالەتنى يوقىتىش ئۈچۈن ئەمەس ئاللا قۇرئانى كەرىمدە مۆمىنلەر زۇلۇمغا قارشى تۇرالايدۇ دېگەن ئايىتىگە ئاساسەن ئۇلارنى تەربىيەلەشتە زۇلۇمغا قارشى تۇرالايدىغان ئۇممەتنىڭ ھەقىقىي ھۆرلۈكى ئۈچۈن زېمىندا ئادالەت تۇرغۇزۇشنى مەقسەت قىلغان ھالدا ئۇلارغا ئۆگىتىشىمىز لازىم

بولۇپمۇ ھازىرقى پىتنە زامانىدىكى تېلېۋىزور قاتارلىق تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنىڭكى زىيانكەشلىك قىلىش ئاستىدا ناھايىتى بالدۇر يېتىلىپ كېتىۋاتقان پەرزەنتلىرىمىزنىڭكى زىنايى زالالەت يوللىرىغا تېزلا ئارىلىشىپ كېتىۋاتقان مۇشۇ خەتەرلىك پىتنە زامانىدا ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلىرىنى ئۆيلەپ قويۇش قىزلارنى ياتلىق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ مەسئۇلىيىتى تېخىمۇ ئېغىرلاپ كېتىدۇ

نام شۆھرەت مال دۇنيانى ئويلاپ ئىمانسىز ئەخلاقسىز جەمئىيەت داشقاللىرىغا بالىلىرىنىڭكى تويىنى قىلىپ قويماسلىق لازىم بۇ بالىلارنىڭكى دۇنيالىقى ۋە ئاخىرەتلىكىگە چوڭ زىيانكەشلىك قىلغان ھېسابلىنىدۇ يىغىپ ئېيتقاندا ئۆز پەرزەنتلىرىنى تۇرمۇشلۇق قىلىش بۇ ئاتا ئانىنىڭ چوڭ مەسئۇلىيىتى

ئۇنىڭغا قورساق كۆتۈرۈش مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى ئوتتۇز ئايدۇر تاكى ئۇ بوۋاق ئۆسۈپ كۈچ قۇۋۋەتكە تولۇپ قىرىق ياشقا يەتكەندە ئۇ پەرۋەردىگارىم سېنىڭ ماڭا ۋە ئاتا ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر قىلىشنى ۋە سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلھام قىلغىن مەن ئۈچۈن مېنىڭ ئەۋلادىمنى تۈزىگىن يەنى مېنىڭ ئەۋلادىمنى ياخشى ئادەملەر قىلغىن مەن ھەقىقەتەن ساڭا جىمى گۇناھلاردىن تەۋبە قىلدىم مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانلاردىندۇرمەن دەيدۇ

ئۇلاردىن ھېچ ئادەم تىرىلگىنى يوق دەيدۇ ئۇ ئىككىسى ئاللاغا پەرياد قىلىپ ۋاي ساڭا ئىمان ئېيتقىن ئاللانىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر دەيدۇ ئۇ بۇ پەقەت ئاۋۋالقىلاردىن قالغان ئەپسانىلىرىدۇر دەيدۇ ئەنە شۇنداق كىشىلەرگە ئاللانىڭ ئازاب قىلىش سۆزى ھەقلىق بولدى سورە ئەھقافنىڭ ئون بەشىنچى ئايىتىدىن ئون يەتتىنچى ئايىتىگىچە

بىلال رازىياللا ئانھۇغا ئى بىلال بېرىپ ئوتۇن يېغىپ كېلىپ ئەلقەمەنى كۆيدۈرۈۋېتىڭ دەپ تۇرۇشىغا ئۇ ئايال يا رەسۇلۇللا ئۇ مېنىڭ ئوغلۇم شۇنداقلا مېنىڭ يۈرەك پارەم تۇرسا ئۇ كۆز ئالدىمدا كۆيدۈرۈۋېتىلسە ئۇنىڭ قانداق چىداپ تۇرالايمەن دېدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇ ئايالغا ئى ئەلقەمەنىڭ ئانىسى alloh taoloning azobi buningdanmi qattiqdir agar alloh taoloning alqamani mag'firat qilishi sizni xushal qiladigan siz o'g'lingizdan rozi bo'ling

بىلال رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ ئەلقەمەنىڭ ئىشىكى ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭ شاھادەت ئېيتقانلىقىنى ئاڭلاپ ئۇنىڭ ئۆيىدىكى كىشىلەرگە ئەلقەمەنىڭ ئانىسىنىڭ ئەلقەمەدىن رازى بولماسلىقى ئۇنىڭ شاھادەت ئېيتىشىغا توسقۇنلۇق قىپتۇ ئانىسى ئۇنىڭدىن رازى بولۇۋىدى ئۇ شاھادەت ئېيتالىدى دېدى ئەلقەمە شۇ كۈنى ئۆلۈپ كەتتى

ئۈمىد قىلىدۇ ئەمما نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز بۇ بەختلىك ئائىلىنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن قەدەم تاشلىمايۋاتىدۇ يەنى ئائىلىسى ئىچىدە مۇستەھكەم ئۇزۇن مۇددەتلىك بىر دەۋەت خىزمىتى ئېلىپ بېرىشقا تىرىشمايۋاتىدۇ ئۇلار سىرتلاردا ئىسلامنى دەۋا قىلىدۇيۇ ئەمما ئۆز ئائىلىسىنى ئىسلاھ قىلىشقا تۇتۇپ كۆڭۈل بۆلمەيۋاتىدۇ ۋە ۋاقىت ئاجراتمايۋاتىدۇ